پوء جنهن مهل يوسف وٽ آيا، تنهن مهل چيائون ته اي عزيز! اسان کي ۽ اسان جي گهر وارن کي ڏک پهتو آهي ۽ نڪمو سامان کڻي آيا آهيون، پوء اسان کي پوري ماپ ڏي ۽ اسان کي ڪجهه خيرات به ڏي، ڇو ته الله خيرات ڪندڙن کي چڱو بدلو ڏيندو آهي.